ລາຍງານຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ບັນລະຍາຍຢ່າງລະອຽດ ອັນທີ່ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເປັນອາຊະຍາກຳທີ່ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ມະນຸດຈິດສຳນຶ ກນັ້ນ ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການສືບສວນດົນເຖິງໜຶ່ງປີຂອງຕົນ ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ວ່າທາງການທະຫານມຽນມາໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ ທ່ານມາຊູກີ ດ າຣຸສມັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການຂ້າລ້າງຜານ ການກະທຳຊຳເລົາຂອງພວກແກ້ງຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະ ຍິງສາວ ການຈູດເຜົາ ແລະ ລັກຂະໂມຍບ້ານເຮືອນ ແລະ ການສ້າງຄວາມໂຫດຮ້ າຍທາລຸນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນລັດຣາຄາຍ ແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ້ຢ່າງດີ ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໂຈມຕີທີ່ມີເຈດຕະນາຕໍ່ປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ ສະເພາະຄືພວກໂຣຮິງຢານັ້ນ ໂດຍພວກທະຫ ານມຽນມາທີ່ຮູ້ກັນວ່າພວກທັດມາດໍນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ We have concluded that the Rohingya constitute a protected group that the acts of the Tatmadaw and other security forces fall within ພວກເຮົາໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ພວກໂຣຮິງຢາໄດ້ເປັນກຸ່ມກ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວ່າການກະທຳຂອງ ພວກທັດມາດໍ ແລະ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນ 4 ພວກ ໃນຈຳນວນ 5 ປະເພດຂອງການກະທຳທີ່ເປັນການຂ້າລ້າງຜານ ແລະ ສະພາບການທັງໝົດແມ່ນຕົກຢູ່ໃນການຂ້າລ້າງຜານທີ່ມີເຈດ ຕະນາ ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ຍ້ອນວ່າມີການຫຼົບໜີຢ່າງເປັນຂະບວນຂອງຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ 750,000 ຄົນ ໄປຍັງປະເທດບັງກລາແດັສ ທ່ານດາຣຸສມັນກ່າວວ່າ ການປະຫັດ ປະຫານທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພວກໂຣຮິງຢາຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີໄປຈາກມຽນມາ ໄດ້ມີມາເລື້ອຍໆ ພາໃຫ້ເກີດສະພາບບໍ່ປອດໄພສຳລັບຊາວອົບພະຍົບທີ່ຈະກັບຄືນໄປ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ລາຍງານນັ້ນຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ພ ວກທັດມາດໍໄດ້ສ້າງໂທດກຳໄວ້ຢູ່ໃນລັດກະຈິນ ລັດສານ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະ ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ພວກສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ໄດ້ເຮັດບັນ ຊີລາຍຊື່ຂອງພວກຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂັ້ນສູງ ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າຕ້ອງໄດ້ຖືກສອບສວນ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງໃນຖານຂ້າລ້າງຜານ ທ່ານກຽວ ໂມ ຕຸນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດມຽນມາປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດທີ່ ນະຄອນເຈນີວາ ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບພວກນັກສືບສວນ ໂດຍເອີ້ນການສອບສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ເບິ່ງແຕ່ຂ້າງດຽວ ຂາດຄວາມກ້ຳເກິ່ງ ແລະ ເປັນໄພແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຊອກຫາການແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະຍາວສຳລັບສະພາບການຢູ່ໃນລັດຣາຄາຍ ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ພວກທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນ ໂ ດຍສະເພາະພວກແມ່ຍິງ ແລະ ຍິງສາວ ແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາພວກທີ່ຢາກກັບຄືນໄປ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA